ئەسسالامۇئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! دىققىتىڭلاردا ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى. يىگىرمىنچى ئۆكتەبىر جۈمە كۈنلۈك مەزكۇر بىر سائەتلىك رادىيو ئاڭلىتىشىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. بۈگۈنكى پروگرامما ئورۇنلاشتۇرۇشىمىز تۆۋەندىكىچە. ئالدى بىلەن دۇنيا ئېقىم مەسىلىلىرى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. قىسقا خەۋەرلىرىمىزدىن كېيىن ۋەقە ھەم مۇلاھىزە ۋە ئوبزور ئاڭلىتىش پروگراممىلىرىمىز بويىچە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز شۇنداقلا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرى شۇنداقلا ئوبزور پروگراممىلىرىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز.

ئېلېكتىرلىك ئاپتوموبىل باتارېيەسىنىڭ ھالقىلىق خام ئەشياسى بولغان گىرافىت ماددىسىغا قارىتا ئېكسپورت كونترولى يولغا قويىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان گىرافىت بىر خىل يۇمشاق كاربون كان مەھسۇلاتى بولۇپ ئېلېكتىرلىك ئاپتوموبىل باتارېيەلىرىنىڭ ئەڭ ھالقىلىق تەركىبى ھېسابلىنىدۇ ئامېرىكا گېئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىدا مەلۇم بولۇشىچە نۆۋەتتە خىتاي دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ گىرافىت ئىشلەپچىقىرىش دۆلىتى بولۇپ خىتاي دۇنيا گىرافىت مەھسۇلاتىنىڭ ئۈچتىن ئىككى قىسمىنى ئىگىلەيدىكەن

ھالبۇكى، چەت ئەل تەتقىقات ئورۇنلىرى خىتاينىڭ بۇ خىل مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىش كانلىرىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ كەڭ ئومۇملاشقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ كەلدى. خىتاي سودا مىنىستىرلىقى بۇ يىل بىرىنچى دېكابىردىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىدىغان بۇ بەلگىلىمە ھېچقانداق دۆلەتنى نىشان قىلمىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ گرافىت ئېكسپورتىنى كونترول قىلىشى ئامېرىكىنىڭ يېقىندا خىتايغا يۇقىرى تېخنىكا ئېكسپورت قىلىشنى ئىلگىرىلەپ چەكلەشكە دائىر يېڭى بەلگىلىمىلەرنى چىقىرىشىنىڭ ئارقىسىدىن ئېلان قىلىنىشى دىققەت قوزغىماقتا. ھىندونېزىيەنىڭ ھۆكۈمەت ھامىيلىقىدىكى ھىندونېزىيە مەسچىتلەر كېڭىشىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، ھىندونېزىيە ASFA فوندىنىڭ باشلىقى سيافرودىن كامبو باشچىلىقىدىكى بىر ھىندونېزىيە دىنىي ئۆلىمالار ئۆمىكى ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولغان بۇ ھىندونېزىيە دىنىي ئۆلىمالىرىنىڭ بۇ يىل سەككىزىنچى ئايدىن بېرى ئىككىنچى قېتىم مەزكۇر رايوندا زىيارەتتە بولۇشىدۇر. بۇنىڭدىن بۇرۇن بۇ يىل سەككىزىنچى ئايدا ئىندونېزىيەدىكى ئەڭ چوڭ مەسچىت ئىستىقلال مەسچىتىنىڭ ئىمامى ناسارۇددىن ئۆمەرنىڭ باشچىلىقىدىكى بىر دىنىي ئۆلىمالار ئۆمىكى زىيارەتتە بولغان ئىدى.

خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە دىنىي ئۆلىمالار ئۆمىكىنىڭ جاڭ چۈنلىنغا بۇ قېتىم خىتاينىڭ شىنجاڭنى زىيارەت قىلىش ئارقىلىق كۆرگەن زور تەرەققىيات ئۆزگىرىشى ۋە ھەر مىللەت خەلقىنىڭ يۈزىدىكى خۇشاللىق كۈلكىلىرى كىشىگە چوڭقۇر تەسىر قىلدى. شىنجاڭدىكى ئاتالمىش ئىرقىي قىرغىنچىلىق باشتىن ئاخىر يالغانچىلىق دېگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. لېكىن ھىندونېزىيەدىكى رېپۇبلىكا جۇمھۇرىيەت گېزىتىنىڭ بەرگەن خەۋىرىدە دىنىي ئۆلىمالارنىڭ، شىنجاڭدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق باشتىن ئاخىر يالغانچىلىق دېگەنلىكى تىلغا ئېلىنمىغان. خەۋەردە، سيافرۇددىننىڭ ئون توققۇزىنچى ئۆكتەبىر جاڭ چۈنلىن ۋە شىنجاڭ ئىسلام ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى ئابدۇرەقىپ بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىن مەزكۇر رايون بىلەن داۋاملىق ھەمكارلىق ئېلىپ بېرىش ئۈستىدە ئىزدىنىدىغانلىقىنى ئېيتقانلىقى تەكىتلەنگەن. رېپۇبلىكا گېزىتىنىڭ قەيت قىلىشىچە، سيافرۇددىن كامبو شىنجاڭ بىلەن بولغان ئىزچىل ھەمكارلىق ساھەسىنىڭ مائارىپتىن سىرت ئادەم بايلىقى ۋە تېخنىكا ساھەسىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى، يېزا ئىگىلىك تېخنىكىسى ۋە گېئولوگىيە ساھەسىدىكى ھەمكارلىقتىن باشقا ئىسلام مائارىپى جەھەتتىكى ھەمكارلىقمۇ ئىلگىرىلەپ تەتقىق قىلىشقا بولىدىغان ساھەلەرنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى ئېيتقان.

كىشىلىك ھوقۇقنى ئوتتۇرىغا قويۇشى، ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنىڭ جەم بولۇشىغا كۈچ چىقىرىشىنى تەلەپ قىلىش ھەققىدە ئاممىۋى ئىمزا توپلاش ھەرىكىتى قوزغىغان. ئاۋسترالىيە باش مىنىستىرى ئانتونى ئالبانىس يېقىندا ئۆزىنىڭ بۇ يىل ئىچىدە خىتاينى زىيارەت قىلىپ، سابىق ئاۋسترالىيە باش مىنىستىرى گوف ۋىتلامنىڭ تۇنجى قېتىملىق خىتاي زىيارىتىنىڭ ئەللىك يىللىق خاتىرە كۈنىدە خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن سۆزلىشىدىغانلىقىنى ئېيتقان. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى شۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئاۋسترالىيە باش مىنىستىرى ئانتونى ئالبانىسنىڭ خىتاي زىيارىتىدە ئۇيغۇر، تىبەت، خوڭكوڭ ۋە خىتاي كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرىنى مۇھىم تېما سۈپىتىدە كۈن تەرتىپكە قويۇشىنى تەلەپ قىلغان. خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى بۇ ھەقتىكى چاقىرىقىدا ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر، خوڭكوڭلۇقلار ۋە خىتاي ئۆكتىچىلىرىنىڭ قورقۇنچلۇق كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئۇچراۋاتقانلىقى، ئاۋسترالىيەدە ياشاۋاتقان مامۇتجاندەك ئۇيغۇرلارنىڭ ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلدىن بېرى ئايالى ۋە پەرزەنتىنى كۆرۈپ باقمىغانلىقى بۇ كىشىلەر خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتى سەۋەبلىك يىللاردىن بېرى ئائىلىسى بىلەن ئايرىلىپ ياشاۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتىنىڭ قەيت قىلىشىچە نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭ ئائىلىسىدىن ئايرىۋېتىلىشى بولۇپمۇ ئاتا ئانىسى چەت ئەلدە لاگېردا ياكى تۇتقۇندىكى كىچىك بالىلارنىڭ ئائىلىسىدىن ئايرىۋېتىلىشى ھەتتا ب د ت نىمۇ چۆچۈتكەن خەلقئارا كەچۈرۈم تەشكىلاتى تىبەتلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ بالىلارنىڭ ئاتا ئانىسىدىن ئايرىۋېتىلىشى خىتاينىڭ ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەنلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن مەزكۇر تەشكىلاتنىڭ قەيت قىلىشىچە ئالبانىسنىڭ خىتاي زىيارىتى ئاۋسترالىيەنىڭ ئەمگەك پارتىيەسى ھۆكۈمىتىگە بۇرۇنقى ھۆكۈمەتلەرنىڭ سودا ئۈچۈن كىشىلىك ھوقۇقنى قۇربان قىلىۋېتىش ھەرىكىتىنى قايتا تەكرارلاشقا بولمايدىغانلىقى ھەققىدە ئېنىق سىگنال بېرىشنىڭ ياخشى پۇرسىتى ئىكەن

مۇنتىزىم قوراللار بىلەن زەربە بېرىش خەۋپىنى پەيدا قىلىدىكەن. بۇ دوكلات پىرېزىدېنت جو بايدېننىڭ كېلەر ئاي سان فرانسىسكودا ئۆتكۈزۈلىدىغان ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇنبىرىنىڭ باشلىقلار يىغىنى ئەسناسىدا خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭ بىلەن كۆرۈشۈشى پەرەز قىلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېلان قىلىندى. ئىلگىرى بەزى خەلقئارا تاراتقۇلاردا خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى لوپنۇر يادرو سىناق بازىسىدىكى ھەرىكىتىنى كۆپەيتكەنلىكى ئۇنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن يەتتىنچى يىلى توختاتقان يادرو سىنىقىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە تەييارلىق قىلىۋاتامدۇ دېگەن سوئاللارنى پەيدا قىلغان ئىدى.

ئەمما ھاماسنىڭ يەتتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئىسرائىلىيەگە ھۇجۇم قىلىشى ئامېرىكىنىڭ دىققىتىنى قايتا ئوتتۇرا شەرق رايونىغا قارىتىشقا مەجبۇر قىلغان. لېكىن شۇنداقتىمۇ ئامېرىكىنىڭ دۆلەت مۇداپىئە ئىستراتېگىيەسى يەنىلا خىتاي ئەڭ چوڭ بىخەتەرلىك تەھدىتى دېگەننى چۆرىدىگەن ھالدا شەكىللەنمەكتە ئىكەن. دوكلاتتا خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئوتتۇزىنچى يىلغىچە يادرو قوراللىق ئوق بېشىنى مىڭدىن ئاشۇرۇشنى كۆزلەۋاتقانلىقى، شى جىن پىڭنىڭ پىلانى، ئىككى مىڭ قىرىق توققۇزىنچى يىلغا بارغاندا خىتاي ئارمىيەسىنى دۇنياۋى دەرىجىلىك ئارمىيەگە ئايلاندۇرۇش ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن.
خىتاينىڭ ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئۈچىنچى يىلى ئاقسۇنىڭ توقسۇ ناھىيەسىدىكى ئۈچ قات قەدىمىي خارابىلىقىدىن تېپىلغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن بىر تامغىنى خىتاينىڭ قەدىمدىن تارتىپلا بۇ رايونغا ئىگىلىك ھوقۇق يۈرگۈزگەنلىكىنىڭ دەلىلى دەپ كەڭ تەشۋىق قىلماقتا. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە نۆۋەتتە خىتاينىڭ دۆلەتلىك مۇزېيىدا ساقلىنىۋاتقان بۇ تامغا ئەينى ۋاقىتتا خىتاينىڭ خەن سۇلالىسى خانىدانلىقى تەرىپىدىن بۇ رايوندىكى چاڭ بەگلىكىنىڭ بېگىگە بېرىلگەنىكەن خەۋەردە خىتايچە خەن سۇلالىسى خانىدانلىقىنىڭ چاڭ قارام بېگى دەپ خەت ئويۇلغان بۇ تامغىنىڭ يالغۇز غەربىي دىيارىدىكى چاڭ بېگىگە بېرىلىپلا قالماي ئەينى ۋاقىتتا بۇ رايوندىكى خەن سۇلالىسىگە قاراشلىق باشقا مىللەت بەگلىرىگىمۇ بېرىلگەنلىكى تەكىتلەنگەن خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقاتى ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن بېرى تېخىمۇ كەڭ كۆلەملىك ۋە تېخىمۇ ئوچۇق ئاشكارا ئېلىپ بېرىلغان ئۇيغۇر تارىخىنى قايتا يېزىش ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى قايتا شەرھلەش ئۇيغۇر رايونىنى خىتايلاشتۇرۇپ ئۇيغۇرلارنى ئەزەلدىن جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بىر قىسمى دەپ قاراشتىن ئىبارەت ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنىڭ بىر پارچىسى دەپ قارالماقتا خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندا يۈز مىڭلىغان ئۇيغۇرنى لاگېر تۈرمىلەرگە قاماش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە نۇرغۇن پۇل ئاجرىتىپ مۇزېي ۋە مەدەنىي يادىكارلىقلار ئورۇنلىرىنى ئاچقان ياكى قايتا قۇرغان بۇ ئورۇنلاردا يۇقىرىقىدەك تارىختىكى خىتاي خانىدانلىقلىرىنىڭ ئاتالمىش بۇ رايونلارغا ھۆكۈمرانلىق قىلغانلىقىغا ئائىت مەدەنىي يادىكارلىقلار كەڭ بازارغا سېلىنىشقا باشلىغان خىتاي دائىرىلىرى تېخى يېقىندىلا توقسۇ بىلەن شايار چېگراسىدىكى ئۈچ قات قەدىمىي خارابىلىكىنى شەرقىي خەن سۇلالىسىنىڭ بۇ رايوندىكى تۇتۇق مەھكىمىسىنىڭ ئورنى دەپ جاكارلىغان ئىدى تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە خىتاينىڭ چىن خەن ۋە ئۈچ پادىشاھلىق دەۋرلىرىدە ھازىرقى چارقىلىقتىن پامىرغىچە بولغان رايونلاردا قەدىمكى چاڭ قەبىلىلىرى ياشىغان بولۇپ چاڭلار غەربىي خەن دەۋرىدە غەربىي رايون تۇتۇق مەھكىمىسىگە قارىغانىكەن

ئۇلار شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇ دۆلەتلەرنى، خىتاينى، جازالاشنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدىغان ئۈنۈملۈك تەدبىرلەرنى يولغا قويۇشقا دەۋەت قىلماقتا. تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر. كۆزەتكۈچىلەر، BDTda خىتاينى ئەيىبلەپ بايانات بەرگەن دۆلەتلەرنى ئەمەلىي ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرماقتا.

ئۇ سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەرگە قارىتىۋاتقان ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنىڭ توختاپ قالمىغانلىقىنى، بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقى خىتاي ئۆزى ئېلان قىلغان ماتېرىياللارغا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ تەييارلىغان دوكلاتتا تىلغا ئېلىنغان دەپسەندىچىلىكلەرنىڭ ھېلىھەم يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتكەن. جېيمىس كاريۇكى ئەپەندى سۆزىدە، بۇ دوكلاتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قىلمىشلىرى خەلقئارالىق جىنايەتلەرنى، بولۇپمۇ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت شەكىللەندۈرۈشى مۇمكىن، دەپ خۇلاسە چىقىرىلغان بولسىمۇ، بىراق ھازىرغىچە خىتاينىڭ بۇ پاكىتلارغا جاۋاب قايتۇرمىغانلىقىنى دېگەن. ئۇ يەنە ئالدىنقى ئايدا كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئەللىك تۆتىنچى قېتىملىق يىغىنىدا بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى ۋولكېر تۈرك خىتاينى دوكلاتتا ئوتتۇرىغا قويۇلغان تەۋسىيەلەرگە ئەمەل قىلىپ، قىلمىشلىرىنى تۈزىتىدىغان تەدبىرلەرنى ئېلىشقا چاقىرغان بولسىمۇ، بىراق ھازىرغىچە خىتاينىڭ تەدبىر ئالغانلىقىغا دائىر بىر پاكىت كۆرمىگەنلىكىنى بىلدۈرگەن. جېيمىس كاريۇكى ئەپەندى سۆز ئاخىرىدا خىتايغا چاقىرىق قىلىپ، بىز خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى ئاياغلاشتۇرۇشىنى، كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقى بىلەن يېقىندىن ھەمكارلىشىپ، دوكلاتتىكى تەۋسىيەلەرنى تولۇق ئىجرا قىلىشىنى تەلەپ قىلىمىز، دېگەن. خىتاي تەرەپ بولسا بۇ باياناتتىن قاتتىق بىئارام بولغان. خىتاينىڭ BDTdىكى ۋەكىلى بۇنىڭغا نارازىلىق بىلدۈرۈپ، ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيە قاتارلىق بىر ئۇچۇم غەرب دۆلەتلىرى پاكىتنى بۇرمىلاپ، بىزگە ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇ، دېگەن. ئىن گو مەي گو دېڭ شاۋ شۇ شى فاڭ گو جيا ئې شي بۇ گەي څەي سې لەن يوڭ لەن داء سەن ۋېي تياۋ چې دۇي کاڭ دې زوڭ گو جېن شېن ۋۇ دۇەن چې زې زوڭ فاڭ دۇي سې جېن جوێ فەن دۇي ئۇ بۇ ئەيىبلەشلەرنى رەت قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، ئۇيغۇر ئېلىدا ھەر مىللەت خەلقنىڭ خاتىرجەم، بەختىيار ياشاۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا بۇ مۇناسىۋەت بىلەن رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە ئەللىك بىر دۆلەتنىڭ ئۇيغۇرلارنى قوللاپ ئىمزا قويۇشىنى قارشى ئالدى ئۇ سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىگە مۇناسىۋەتلىك شۇنچە كۆپ تەشۋىقات ھەرىكەتلىرىنى قىلغان بولسىمۇ ئىمزا قويغان دۆلەتلەرنىڭ كۆپىيىشى خىتاينىڭ تەشۋىقات ھەرىكىتىنىڭ مەغلۇب بولغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ دېدى بىز دۇنيا قۇرۇلتىيى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن قىزغىن قارشى ئالىمىز، بۇ ياخشى بىر ئىلگىرىلەش. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئونىنچى ئايدا ئەللىك دۆلەت بىرلەشمە بايانات ئېلان قىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى، ئىنسان ھەقلىرى تاجاۋۇزچىلىقىنى ئەيىبلىگەن. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى تۇنجى قېتىم يىگىرمە دۆلەت مۇشۇنداق بىر بايانات ئېلان قىلغان، بۈگۈن بۇ دۆلەتنىڭ سانى ئەللىك بىرگە ئۆتتى. خىتاي ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ قىرغىنچىلىقىنى. يوشۇرۇش ئۈچۈن ساياھەت تەشۋىقاتلىرىنى يولغا قويۇش ئارقىلىق، دىپلوماتلارنى چاقىرىش ئارقىلىق، ھەر خىل شەكىلدىكى يالغان ئۇچۇرلارنى تارقىتىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ بۇ جىنايىتىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بىر ۋاقتىنىڭ ئۆزىدە، يەنىلا دۇنيادىكى ئادالەتنى سۆيىدىغان، ھەققانىيەتنى سۆيىدىغان دۆلەتلەر تەرىپىدىن بۇنداق بىر باياناتنىڭ ئېلان قىلىنىشقانلىقىنىڭ ئۆزى ۋە بۇ ساننىڭ ئۆسكەنلىكىنىڭ ئۆزى، يېڭى دۆلەتلەردىن قوشۇلغانلىقىنىڭ ئۆزى، خىتاينىڭ دېمەك بۇ تەشۋىقاتىنىڭ غەلىبە قىلالمىغانلىقىنىڭ بىزگە ھېسداشلىق قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقلىرىنىڭ بىر ئالامىتى ئۇ بىزگە ئۈمىد بېرىدۇ ياخشى بىر جاۋاب دەپ ئويلايمەن.
بۇ نۆۋەتلىك چاقىرىققا ئامېرىكا ئەنگلىيە كانادا گوللاندىيە نورۋېگىيە قاتارلىق غەرب دۆلەتلىرىدىن باشقا يەنە ياپونىيە مارشال ئاراللىرى پالاۋ تۇۋالۇ فىجى ناۋرۇ قاتارلىق ئاسىيا تىنچ ئوكيان دۆلەتلىرى ئىمزا قويغان بۇنىڭدىن سىرت خاماس تەشكىلاتىغا قارشى ئۇرۇش قىلىۋاتقان ئىسرائىلىيە ھەمدە روسىيىنىڭ قوراللىق تاجاۋۇزىغا ئۇچرىغان ئۇكرائىنىيىمۇ ئىمزا قويغان ھالبۇكى ئالبانىيىدىن باشقا ھېچقانداق بىر ئىسلام دۆلىتى ياكى مۇسۇلمانلار كۆپ سانلىقنى ئىگىلەيدىغان دۆلەت خىتاينى ئەيىبلەيدىغان بۇ باياناتقا ئىمزا قويمىغان ھەتتا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدا خىتاينى ئەيىبلەپ بايانات بەرگەن ئەللىك دۆلەت قاتارىدىن ئورۇن ئالغان تۈركىيە بىلەن سومالىمۇ بۇ نۆۋەت سەپتىن چىقىۋالغان تۈركىيەنىڭ بۇ ھەرىكىتى دەل تۈركىيە ھۆكۈمىتى ئىسرائىلىيىنى ئەيىبلەپ پەلەستىنلىكلەر ئۈچۈن دۆلەتتە ئۈچ كۈنلۈك ماتەم ئېلان قىلغان مەزگىلگە توغرا كەلگەن بولغاچقا تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇرلارغا تۇتقان بۇ پەرقلىق پوزىتسىيىسى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا بىر قىسىم مۇنازىرىلەرگە سەۋەب بولدى تۈركىيەدىكى ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ قارىشىچە تۈركىيەنىڭ بۇ نۆۋەتلىك چاقىرىققا ئىمزا قويماسلىقى ئۇنىڭ خىتايدىن ئىقتىسادىي مەنپەئەت كۈتۈشى ھەمدە تۈركىيەدە ئۇيغۇر مەسىلىسى ئامېرىكا خىتايغا قارشى كۆتۈرۈپ چىققان كوزىر دەيدىغان كۆز قاراشنىڭ ئومۇملىشىشىغا باغلىق ئىكەن.
تۈركىيە بەزەن مۇشۇنداق ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تىلغا ئېلىپ ھەم خەلقئارا سەھنىلەردە ھەمدە تۈركىيەنىڭ ئىچىدە بۇ مەسىلىنى كۈنتەرتىپكە ئەكىۋاتىدۇ. ئەمما ئوخشاشلا بۇ غەربلەر بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ خىتايغا قارشى چىقىدىغان ئىشنى قىلمايمىز دەيدۇ. بۇ گەپنىڭ تېگى-تەكتى ئۇيغۇر مەسىلىسىنى بۇ غەربلىكلەر، ئامېرىكىلىقلار ئويناۋاتقان بىر ئويۇن، يەنى خىتايغا بېسىم ئىشلىتىش ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى كوزۇر قىلىپ ئىشلىتىۋاتىدۇ دېگەن كۆز قاراش تۈركىيەدە خېلى كۆپ ئادەملەر تەرەپتىن قوبۇل قىلىنغان بىر ئەھۋال بار. ئىككىنچىدىن يەنە خىتايدىن يەنە بىر مەنپەئەت كېلىپ قالامىكى چۈنكى ھازىرغىچە خىتاي تېخى تۈركىيەگە مۇندا كەڭ كۆلەمدە مەبلەغ سېلىشقا باشلىمىدى بولمىسا تۈركىيە خىتاينىڭكى يىپەك يولى ئىستراتېگىيەسىدە مۇھىم بىر نۇقتىلىق ئورنى بار شۇنىڭغا يەنە خىتايدىن بىر نەرسىلەر كېلەرمۇ دەيدىغان بىر كۆز قاراش بار ھەمدە مۇسۇلمان دۇنياسىدا ئالبانىيادىن باشقا ھەمدە ئىمزا قىلغان يوق ئىكەن ھەمدە بۇ مۇسۇلمانلارنىڭكى ھەمدە يەنە شۇ ئوخشاش بىر ئەھۋال بار يەنە خىتاي تەشۋىق قىلىۋاتقان ئۇيغۇرلار تېررورىستتۇر ئۇنىڭدىن باشقا ئامېرىكا مۇشۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى باھانە قىلىپ تۇرۇپ خىتايغا بېسىم ئىشلىتىش خىتاينى تىزگىن قىلىش ۋاسىتە قىلىپ ئىشلىتىۋاتىدۇ دېگەننىمۇ ئەرەب مۇشۇ مۇسۇلمان دۇنياسىغىمۇ ئاڭلىتىپ كەلگەن ب د ت ئىجتىمائىي ئىنسانپەرۋەرلىك ۋە مەدەنىيەت مەسىلىلىرى كومىتېتىدا ئەنگلىيە باشچىلىقىدىكى ئەللىك بىر دۆلەت خىتاينى ئەيىبلەپ ئورتاق بايانات ئېلان قىلغاندىن كېيىن ئەنگلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى جېيمىز كلېۋېرلى بۇ باياناتنى قوللاپ ئىپادە بىلدۈرگەن ئۇ ئىجتىمائىي تاراتقۇ ئېكس ئارقىلىق قىلغان سۆزىدە ئەنگلىيەنىڭ ئۆزى ئىشىنىدىغان قىممەت قاراشلارنى قوغدىغان ئاساستا خىتاي بىلەن مۇناسىۋەت ئورنىتىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن ئۇ مۇنداق دەپ يازغان

ئەنگلىيەدىكى خىتاي ھەققىدىكى خەلقئارا پارلامېنتلار بىرلەشمىسىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى لوك دې پولفورد رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى خىتاينى كىشىلىك ھوقوق جىنايەتلىرى ئۈچۈن جازالاشنى قولغا كەلتۈرۈش كېرەك دېدى Uh, while it is welcome that the Foreign Secretary has spoken up around Xinjiang, this should not be confused with action. تاشقى ئىشلار مىنىستىرىنىڭ باياناتىنى قارشى ئالىمىز، بىراق بۇ بايانات ئەمەلىي ھەرىكەتتىن دېرەك بەرمەيدۇ. ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى ھازىرغىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭدا، خوڭكوڭدا ۋە تىبەتتە قىلىۋاتقان ۋەھشىيلىكلىرىنى جازالاشتا يېتەرسىز بولۇپ كەلدى.
لوك دې پولفورد خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھازىرغىچە قىلىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى ۋە خەلقئارا قانۇنلارغا خىلاپ ھەرىكەتلىرى تۈپەيلىدىن ھېچقانداق جازا ئالمىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ، باياناتلار ئەمدى ھەرىكەتكە ئايلىنىشى لازىم، دېدى.

شۇنىڭ بىلەن بىرگە، ئۇيغۇرلار مەسىلىسى تەبىئىي ھالدا پۈتكۈل يىغىننىڭ مەركىزىي تېمىسى بولدى. تۆۋەندە بۇ قېتىمقى يىغىندا ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئاساسلىق پىكىرلەر ھەققىدە مۇخبىرىمىز ئەزىز تەييارلىغان مەلۇماتلارنىڭ ئىككىنچى بۆلىكى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى ماي گۈلى مېھمانخانىسىدا چاقىرىلغان توققۇزىنچى نۆۋەتلىك خىتاي مۇنبىرى مۇھاكىمە يىغىنىدا كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندى ھەر ساھەدىن كەلگەن سىياسىي ئەربابلار، ئالىملار ۋە مۇتەخەسسىسلەرگە خىتايغا ئالاقىدار سىياسىي، ئىقتىساد، تاشقى مۇناسىۋەت، كىشىلىك ھوقۇق ۋە بىخەتەرلىك ساھەسىدە ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان مەسىلىلەرنى تەپسىلىي مۇھاكىمە قىلىش سورۇنى ھازىرلاپ بەردى. شۇنىڭدەك يىغىندىكى ئاساسلىق مەسىلىلەر بىردەك ئۇيغۇرلارنى چۆرىدىگەن ھالدا داۋام قىلدى.

كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ رەئىسى ئانجرو برومبېرگ بۇ ھەقتە سۆز قىلغاندا، ھازىر خىتاينىڭ ئۆزى ئىمزا قويغان خەلقئارا تەشكىلاتلار ئەھدىنامىلىرىدىكى مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلىش ئورنىغا، ئۆزىنىڭ سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي تەسىرىگە تايىنىپ تۇرۇپ، بۇ خىلدىكى تەشكىلاتلارنى ئەسلى رولىنى جارى قىلدۇرالماس قىلىپ قويۇۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى. ئۇ بۇنىڭغا مىسال قاتارىدا، BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كېڭىشىنىڭ كومىسسارى مىشېل باچېلېتنىڭ شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى نامىدىكى بىر تۈركۈم ھۆججەتلەر ئېلان. قىلىنىپ پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا غۇلغۇلا قوزغىلىۋاتقان بىر پەيتتە خىتاي زىيارىتىنى داۋام قىلغانلىقىنى تىلغا ئالدى. مۇتەخەسسىسلەردىن جۇدې بلەنشېت ۋە مەسيۇ تۇرپىن بۇ ھەقتە توختىلىپ، خىتاينىڭ ھازىر دېموكراتىيەنىڭ تەبىرىنى قايتىدىن ئوتتۇرىغا قويۇش بىلەن بىرگە، كىشىلىك ھەقلەرنىڭ تەبىرىنىمۇ قايتىباشتىن شەرھلەۋاتقانلىقىنى، بۇنىڭ بولسا ماھىيەتتە ئامېرىكا ئۈچۈن زور بىخەتەرلىك ئەندىشىسى پەيدا قىلىۋاتقانلىقىنى،

بولۇپمۇ شى جىنپىڭنىڭ پارتىيە كونتروللۇقىدىكى دۆلەتنى قۇدرەت تاپقۇزۇش نامىدا BDT ۋە باشقا خەلقئارا تەشكىلاتلارغا قول سوزۇۋاتقانلىقىنى، ھازىر بولسا كومپارتىيە ئەزاسى بولغان نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ BDT ۋە باشقا تەشكىلاتلاردا رەھبىرىي قاتلامدا ئىشلەۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتىپ، خىتاي ھازىر بۇ خىل تەشكىلاتلارنىڭ ھەممىسىگىلا ئۆز تەسىرىنى سىڭدۈرۈۋاتىدۇ، دېدى.

خىتاي سېلىپ بەرگەن ئۇل مۇئەسسەسە قۇرۇلۇشىنىڭ قەرزىنى ۋە ئۇنىڭ ئۆسۈمىنى قايتۇرۇشقا ئىلاجى بولمىغان بۇ دۆلەتلەر ئەنە شۇ يوسۇندا خىتايغا بېقىندى بولۇپ قالغاندىن كېيىن ئىچكى قىسمىدا چىرىكلىك ۋە پارىخورلۇققا، تاشقى جەھەتتە بولسا خىتاينىڭ دۇنيا تەرتىپىنى ۋەيران قىلىشىغا ياردەملىشىشكە يول ئېچىلىۋاتىدۇ. بۇ ھال بىر قىسىم ئامېرىكا شىركەتلىرىگىمۇ ئوخشاش يوسۇندا تەتبىقلىنىۋاتقان بولۇپ، ئۇلار ئۆز شىركىتىنىڭ خىتاي بازىرى ئارقىلىق پايدا ئېلىشىغا مەپتۇن بولۇشقا باشلىغان. ئەمما بۇ جەرياندا خىتاينىڭ ئامېرىكا قوشما شتاتلىرىنى ۋەيران قىلىشىغا ئۆزلىرىنىڭ قانداق ھەمدەم بولۇۋاتقانلىقىنى ئۇنتۇپ كەتكەن. يەنە بىر ياقتىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئىزچىل ھالدا خىتاينى باش دۈشمەن تىزىملىكىگە قويمايۋاتىدۇ. خىتاي شۇنچە كۆپ تەھدىت ۋە زىياننى ئوتتۇرىغا چىقىرىۋاتسىمۇ بۇ ئىشلارغا يەنىلا سەل قارىلىۋاتىدۇ. بۇنىڭدا يەنىلا بىر قىسىم گۇرۇھنىڭ ئىقتىسادىي مەنپەئەتى ئالدىن ئويلىشىلىۋاتقان بولغاچقا بۇ خىل ھالەت داۋام قىلىۋەرسە ئازغىنە مەنپەئەت بەدىلىگە ئاخىرى پۇشايماننى ئالىدىغان قاچا قالماسلىقتەك ۋەزىيەت شەكىللىنىدۇ. We didn't want to become China and in fact American private investment vastly outstrips. بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ ئۆزگىچە مەزمۇنلىرىنىڭ بىرى خىتاي ئۆكتىچىسى سەي شيا بىلەن بولغان نەق مەيدان زىيارىتى بولدى. دوكتور ئادرىيان زېنىس نەق مەيداندا تەرجىماننىڭ ياردىمىدە سەي شيادىن خىتاي ھەققىدە بىر نەچچە سوئال سورىدى.

ئۇ شۇندىن بۇيان ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى ئىزچىل تۈردە خىتاي كومپارتىيەسى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن ئىشبىرلىكى قۇرۇش خام خىيالىدىن ۋاز كېچىش، خىتاي ھەققىدىكى بالىلارچە ئۈمىدنى چۆرۈپ تاشلاش ھەمدە خىتايغا يېلىنماسلىققا چاقىرىپ كەلگەن. شۇنداقلا خىتاينىڭ ماھىيەتتە كۆرۈنگەندەك قۇدرەتلىك ئەمەسلىكىنى تەكىتلەپ كەلگەن. يىغىن جەريانىدا ئۇ تاجسىمان ۋىرۇسى يۇقۇمىدىن كېيىن خىتاي ئىقتىسادىنىڭ بىر زور بۇرۇلۇش نۇقتىسىنى باشتىن كەچۈرگەنلىكىنى، بولۇپمۇ تاشقى سودا ۋە ئۆي مۈلۈك سودىسىنىڭ زور دەرىجىدە چېكىنگەنلىكىنى ئەسكەرتتى. سەيشياڭنىڭ قارىشىچە، خىتاي ئىقتىسادىنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالى ئاز دېگەندىمۇ ئون پىرسەنتلىك چېكىنىشتىن ھالقىپ كەتكەن. يەنە بىر ياقتىن، خىتاينىڭ رەھبەرلىك قاتلىمىنى كونترول قىلىۋالغانلار ئىچىدە ئىقتىسادىي قانۇنىيەتنى ۋە ئىقتىسادىي قۇرۇلۇشنى چۈشىنىدىغان كەسىپ ئەھلى بولمىغانلىقى ئۈچۈن بۇيرۇق بىلەنلا ئىجرا قىلىنىۋاتقان نۇرغۇن تەدبىرلەر ماھىيەتتە خىتاي ئىقتىسادىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە ئىلاج قىلالمىغان. ئۇ مۇشۇ ئەھۋالنى ئەسكەرتىپ، شى جىنپىڭلا تەختتە ئولتۇرىدىكەن، خىتاينىڭ ھالاك بولۇشى مۇقەررەر دەپ كۆرسەتتى. مۇھاكىمە يىغىنىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى زۇلۇم ۋە قىرغىنچىلىق ئەۋجىگە چىقىۋاتقاندا، بۇنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىدىغان چارىلەر ھەققىدە مۇزاكىرە بولۇپمۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ھەققىدە كۆپلىگەن ھۆكۈمەتلەر بۇنىڭ قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى بولغان جىنايەت ئىكەنلىكىنى جاكارلىغان. شۇنداقلا خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارىتا بىر قاتار ئېمبارگو چارىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولسىمۇ، خىتاي ھۆكۈمىتى يەنىلا تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش نامىدا بۇ خىل باستۇرۇشنى داۋام قىلىۋەرگەن. شۇڭا بۇنداق ئەھۋالدا خەلقئارادا قوللىنىشقا بولىدىغان مېخانىزملاردىن پايدىلىنىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىش بۇنىڭدىكى بىر مۇھىم چارە بولۇپ قالغان. بۇ ھەقتە پىكىر قىلغان مۇتەخەسسىسلەردىن ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى يەھۇدىيلار زور قىرغىنچىلىقى خاتىرە مۇزېيىنىڭ خادىمىدىن نائومى كىكولېر خانىم خىتاينىڭ قىلمىشلىرىنى قىرغىنچىلىق دەپ بېكىتىشنىڭ ئۆزى ئۇنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىشنىڭ يوللۇق ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇنىڭ پىكرىچە، ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدا يەھۇدىيلار دۇچ كەلگەندەك زور كۆلەملىك ئادەم ئۆلتۈرۈش ھادىسىسى كۆرۈلمىگەن بولسىمۇ، يوشۇرۇن شەكىلدىكى قىرغىنچىلىقتا ئۆلۈۋاتقان ئادەملەرنىڭ سانى كىشىنى ھەيران قالدۇرىدۇ. يەنە بىر ياقتىن، تىل ۋە مەدەنىيەتنى يوقىتىش، مەلۇم بىر مىللىي تۈركۈمگە مەنسۇپ بولغان كىشىلەرنىڭ بىر قىسمىنى ياكى ھەممىسىنى يوقىتىشنى نىشان قىلىش، ئائىلىلەرنى ۋەيران قىلىش ئارقىلىق نوپۇس كۆپىيىشىنى چەكلەش دېگەنلەرنىڭ ھەممىسىلا BDTنىڭ قىرغىنچىلىق ھەققىدىكى تەبىرىدە ئېنىقلانغان ھادىسىلەر. شۇڭا، خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتى ئارقىلىق خىتاينىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتە قىلىش بۇنىڭدىكى بىر مۇھىم چارە. And of course as I know we'll get into more conversation as we go, thinking as creatively as possible about how to use the various. ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق قىلمىشى سەۋەبىدىن خىتاي ھۆكۈمىتىنى خەلقئارا سوتقا بېرىش خىزمىتىگە يېقىندىن ياردەملىشىۋاتقان قانۇنشۇناسلاردىن رودنىي دىكسون ۋە مايكىل پولاك بۇ ھەقتىكى ئەھۋاللارنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى. بولۇپمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئارگېنتىنادا سوتقا بېرىش ھەمدە بۇ جەھەتتىكى ئۇچرىغان مەسىلىلەر ھەققىدە يىغىن ئەھلىگە چۈشەنچە بەردى.
ئاخىرىدا فوند جەمئىيەت رەئىسى ئاندرو برونبېرگ يېپىلىش سۆزى قىلدى. شۇنداقلا ئۆزىنىڭ بۇ قېتىملىق يىغىندا ئوتتۇرىغا چۈشكەن پىكىرلەرنى نۆۋەتتىكى رېئاللىق ئۈچۈن ئازراق بولسىمۇ مەنپەئەتلىك بولىدۇ دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئون توققۇزىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئامېرىكا ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىرىشچانلىقى ھەققىدە گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن دۆلەتلىك توقۇمىچىلىق تەشكىلاتلىرى كېڭىشىنىڭ رەئىسى كېمبېرلى گلاس، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى خادىمى لۇئىسا گرېۋ قاتارلىقلار گۇۋاھلىق بەرگەن. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئامېرىكا پىرېزىدېنتى جو بايدېن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى يىگىرمە ئۈچىنچى دېكابىردا ئىمزا قويغاندىن كېيىن رەسمىي قانۇنغا ئايلانغان ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ سى بې پې يەنى ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى تەرىپىدىن رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا باشلانغان ئىدى ئون توققۇزىنچى ئۆكتەبىر كۈنى دۆلەت مەجلىسى نازارەت قىلىش تەكشۈرۈش ۋە جاۋابكارلىقنى سۈرۈشتۈرۈش تارماق كومىتېتى چارلاش ۋە ئىجرا قىلىش ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارشى تۇرۇشتىكى تىرىشچانلىقىنى باھالاش دېگەن تېمىدا مەخسۇس گۇۋاھلىق ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزگەن گۇۋاھلىق بېرىشكە دۆلەتلىك توقۇمىچىلىق تەشكىلاتلىرى كېڭىشىنىڭ رەئىسى كېمبېرلى گلاس ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى خەلقئارا تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى لۇئىسا گرېۋ قاتارلىق سودا تىجارەت بىرلەشمىلىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق خادىملىرى قاتناشقان مەزكۇر يىغىنغا ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزاسى دەن بىشوپ رىياسەتچىلىك قىلغان بولۇپ ئۇ ئېچىلىش سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنى لاگېرلار ۋە تۈرمىلەرگە قامىغانلىقىنى تىلغا ئالغان ئۇ لاگېرلاردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ قىيىن قىستاققا ئۇچراۋاتقانلىقى ئاياللارنىڭ مەجبۇرىي تۇغماس قىلىنىۋاتقانلىقى ۋە ئۇلارنىڭ ئېغىر مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن ئۇ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ھەققىدە سۆز قىلىپ مۇنداق دېگەن Nearly two years ago, Republicans and Democrats in Congress worked together and passed the Uyghur Forced Labor Prevention Act. بۇنىڭدىن ئىككى يىل ئىلگىرى دۆلەت مەجلىسىدىكى جۇمھۇرىيەتچىلەر ۋە دېموكراتچىلار ھەمكارلىشىپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ماقۇللۇقتىن ئۆتكۈزگەن ئىدى. بۇ قانۇن شىنجاڭدا ئىشلەپچىقىرىلغان ئىمپورت مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئىكەنلىكىدەك ھەقىقەتنى ئېتىراپ قىلغان ئىدى. قانۇن بويىچە شىنجاڭدا ئىشلەپچىقىرىشى بولغان شىركەتلەر ئۆز مەھسۇلاتلىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلىمىغۇچە ئامېرىكا چېگراسىدىن كىرىشى چەكلەنگەن ئىدى ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكىنىڭ نازارىتىدە ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى چېگرادا ماللارنى تەكشۈرىدۇ ۋە چېگرادىن قانداق ماللارنىڭ كىرىشىگە مەسئۇل بولىدۇ. ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى كەسكىن ئىجرا قىلىش ئارقىلىق خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارشى تۇرۇش كېرەك. ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئارقىلىق ئىشلەپچىقىرىلغان ماللارنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرىشىنى قاتتىق چەكلەپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى سىستېمىسىنى داۋاملاشتۇرۇشىغا ياردەمچى بولۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. دۆلەت مەجلىسىدىن ئۆتكەن بۇ قانۇننىڭ ئىجرا قىلىنىشىغا مەسئۇل بولۇشىمىز. federatsiya organlarining keskin va unumli ijro qilinishiga kapolatlik qilishimiz kerak This is an important issue that warrants congressional attention as we carry out our responsibility to ensure that the laws passed by Congress enjoy robust and effective enforcement by federal agencies. گۇۋاھلىق بەرگۈچىلەردىن كىمبېرلى گىلاس خانىم مىليونلىغان ئۇيغۇر ئائىلىلىرىنىڭ بىر بىرىدىن ئايرىۋېتىلىپ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقىنى ئالاھىدە تىلغا ئالغان ئۇ سۆزىنى مۇنداق داۋام قىلغان Chinese cotton from Xinjiang is flooding the global marketplace making its way onto our doorsteps and into our closets شىنجاڭدا ئىشلەپچىقىرىلغان خىتاينىڭ پاختا مەھسۇلاتلىرى خەلقئارالىق بازارلارغا ئېقىپ كىرمەكتە شىنجاڭدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئارقىلىق ئىشلەپچىقىرىلغان پاختا مەھسۇلاتلار دۇنيا پاختا مەھسۇلاتىنىڭ يىگىرمە پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدۇ بۇ مەھسۇلاتلار چېگرىمىزدىن ھالقىپ كىيىم كېچەك ئىشكاپلىرىمىزغىچە كىردى بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئامېرىكىنىڭ توقۇمىچىلىق ساھەسى كىرىزىسقا دۇچ كەلدى ۋە ھەتتا بەزى كارخانىلار تاقالدى بىز بۈگۈنكى يىغىندا بۇنىڭغا دىققەت بېرىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز بىز بۇ ئەھۋالغا قارتا جىددىي ھەرىكەت قوللىنىشقا موھتاج ئۇ يەنە ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى ۋە باشقا ئالاقىدار ئورگانلارنىڭ ۋەزىپىسىنى تولۇق ئادا قىلىشىنى تەلەپ قىلىپ مۇنداق دېگەن You must bring up CBP officials and ask them the hard questions ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىنىڭ ئەمەلدارلىرىنى چاقىرىپ ئۇلاردىن ۋەزىپىسىنى قانداق ئادا قىلىۋاتقانلىقىنى سوراش كېرەك قانۇننىڭ ئىجرا قىلىش ئەھۋالى ئاممىغا ئوچۇق بولۇشى كېرەك يەنى پۈتۈن دۇنيا بىزنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى قاتتىق ئىجرا قىلىۋاتقانلىقىمىزنى بىلىشى كېرەك، جازالارمۇ قاتتىق ئىجرا قىلىنىشى كېرەك. سەككىز يۈز دوللاردىن تۆۋەن ماللارنىڭ چېگرىدىن كىرگەندە تەكشۈرۈلمەيدىغانلىقىدەك يوچۇقنى ئېتىۋېتىشىمىز لازىم. دۆلەت مەجلىسى ۋە بۇ قانۇننى ئىجرا قىلىدىغان ئورگانلار دەرھال ھەرىكەتكە ئۆتۈشى لازىم. مەن بۇ مۇھىم مەسىلىگە كۆڭۈل بۆلگەن كومىتېت رەھبەرلىرىگە رەھمەت ئېيتىمەن، چۈنكى بىزنىڭ سانائىتىمىز، مۇشۇ مەسىلىنىڭ ھەل قىلىش چارىسىغا باغلىق.
لويسا گرەۋ خانىم گۇۋاھلىق سۆزىدە مۇنداق دېگەن. ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى دېكابىردا.

بۇ ھەقىقەتەن جىددىي بىر مەسىلە. مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق مەھسۇلات ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ، چېگرادىن كىرگۈزۈۋاتقانلار، بۇ مەھسۇلاتتىن پايدا ئېلىۋاتقان ھەرقانداق كارخانا ۋە شەخسلەر ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسىنى خاتا ياكى يالغان ئۇچۇرلار بىلەن تەمىنلەۋاتقانلار چوقۇم قاتتىق جازالىنىشى كېرەك. لويسا خانىم يەنە قايتا ئېكسپورت قىلىنىۋاتقان مەھسۇلاتلار توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېگەن. بىز چېگرادا تۇتۇپ قېلىنىپ ۋە تەكشۈرۈلۈپ قايتۇرۇۋېتىلگەن مەھسۇلاتلارنىڭ قانداق بىر تەرەپ قىلىنغانلىقى ھەققىدىكى مەلۇماتلارغا موھتاج بىز قانۇننىڭ تۆتىنچى بۆلۈگىدە يېزىلغىنىدەك باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى تۆكمە قىلىپ سېتىش مەيدانىغا ئايلىنىپ قالماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىلا ئەمەس باشقا قانۇننى ئىجرا قىلىدىغان ئورگانلار ئارىسىدىكى ئاكتىپ ئالاقىگە موھتاج.
بىر يېرىم سائەتلىك جىددىي رەۋىشتە ئېلىپ بېرىلغان گۇۋاھلىق ئاڭلاشقا قاتناشقان دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى گۇۋاھلىق بەرگۈچىلەرنىڭ مۇھىم نۇقتىلارنى ئوتتۇرغا قويغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرى خاتىرە فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى ئادرىئان زېنس بۇ يىل توققۇزىنچى ماي ئېلان قىلغان دوكلاتىدا ئۇيغۇرلارنىڭ پاختا تېرىش ۋە باشقا پەسىللىك ھوسۇل يىغىش ئىشلىرىدا داۋاملىق ھالدا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقىنى ئاشكارىلىغان ئىدى

ئۆتكەن ئەسىرنىڭ يەتمىشىنچى يىللىرىدا سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى ۋە ياۋروپا ئەللىرىدە تونۇلۇشقا باشلىغان. بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسىنچى يىللىرىدىن كېيىن ئۇيغۇر دىيارىدىكى مىڭ ئۆي تام رەسىملىرىدىن ئىلھام ئېلىپ ئىجاد قىلغان رەسىملىرى روسىيە، گېرمانىيە قاتارلىق ياۋروپا دۆلەتلىرىدە كۆپ قېتىم كۆرگەزمە قىلىنىپ، مۇكاپاتلارغا ئېرىشكەن. نۆۋەتتە ئىتالىيەنىڭ فلورېنسىيە بىننالې سەنئەت كۆرگەزمىسىگە قاتنىشىۋاتقان لېكىم ئىبراھىم ئەپەندى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، كۆرگەزمىگە قويۇلغان ئەسەرلىرى ۋە ئۆزىنىڭ ئىجادىي ھاياتى ھەققىدە مەخسۇس سۆھبەتتە بولدى. بەش پارچە ئەسىرى ھەمدە ئۇلارنىڭ تەسىرى ھەققىدە توختالدى. دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان مەزكۇر سۆھبەت پروگراممىسىنىڭ بىرىنچى قىسمىدا بولسۇن. فلورېنسىيە بىننالې سەنئەت كۆرگەزمىسى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئىتالىيەنىڭ فلورېنسىيە شەھىرىدە ھەر ئىككى يىلدا بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلۈپ كېلىۋاتقان چوڭ تىپتىكى خەلقئارالىق كۆرگەزمىلەرنىڭ بىرىدۇر. ئىگىلىشىمىزچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق فلورېنسىيە بىننالې سەنئەت كۆرگەزمىسى ئون تۆتىنچى ئۆكتەبىردىن يىگىرمە ئىككىنچى ئۆكتەبىرگىچە داۋام قىلىدىغان بولۇپ،

نۆۋەتتە ئىتالىيەنىڭ فلورېنسىيە شەھىرىدە كۆرگەزمىگە قاتنىشىۋاتقان لېكىم ئىبراھىم ئەپەندى ئون سەككىزىنچى ئۆكتەبىر رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى.
خەۋەر كەلدى ئۆزبەكىستاندا مۇشۇنداق بىننالېغا سىزنىڭ ئىشىڭىزنى قوبۇل قىلىمىز، سىز ياقتا دېگەن قەغەز كەلگەندىكىن مەن مەشەگە فلورېنسىيەغا بەش تال ئىش ئەپ كەلدىم.
ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇ بۇ قېتىم كۆرگەزمىگە ئېلىپ كەلگەن بەش پارچە ئەسىرىدە قەشقەر، خوتەن ۋە تۇرپان ئاياللىرىنىڭ ئوبرازى، كىشنەپ تۇرغان قارا ئارغىماق ئوبرازى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن ئىكەن. ئەپ كەلگەن ئىشلىرىمنىڭ بىرى قەشقەر قىزى، قەشقەر قىزىنىڭ ئەشۇ ئۆزىمىزنىڭ چىرايلىق كىيىمى بىلەن سىزغان رەسىمىم، ئەشۇ ئۆزىمىزنىڭ كونا مىڭئۆيلەرگە ئوخشىتىپ. ئىككىنچىسى، خوتەن قىزلىرى، تۇرپان قىزلىرى، شۇ ئۈچ تۆت ئەسەر ئەپكەلدىم. بەشىنچىسى، تۇلپار ئات، تۇلپار ئات باغلىغان يېرىدىن ئۆزىنى سىلكىنىپ، بوشىنىپ كېتەي، بوشىنىپ كېتەي دەپ تۇرغاننى سىزدىم. بۇ رەسىملەر بۇ قېتىملىق كۆرگەزمىدە ئەڭ زور قىزىقىش قوزغىغان ئەسەرلەردىن ھېسابلىنىدىكەن. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، كۆرگەزمە جەريانىدا ئۇيغۇر مەدەنىيىتى بىلەن يېقىندىن تونۇشلۇقى بولغان بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر ۋە سەنئەتكارلار ئۇنىڭ ئەسەرلىرىگە مۇھىم باھالارنى بەرگەن. ئۇلار باھاسىدا لېكىم ئىبراھىمنىڭ رەسىملىرىدە ئۇيغۇرلارنىڭ مىڭ ئۆي تام رەسىملىرىدىكى بەدىئىي ئۇسلۇب ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىككە بولغان تەلپۈنۈشى ئەكس ئەتكەن دېيىشكەن.
شۇ يەرگە چوڭ پيېرا دېگەن پرېزىدېنت كېلىپ، مېنىڭ ئىشىمنى كۆرۈپ ناھايىتى ماختاپ كەتتى. ئىككىنچىدىن، ئۇ شۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى مىڭئۆي رەسىملىرىنى ياخشى بىلىدىكەن. سەۋەبى، مىسال گېرمانىيەدە، ياۋروپىدا شۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئىشلىرى ساقلىنىپ تۇرىدىكەن. چوڭ ھۆرمەت بىلەن ساقلاپ تۇرىدىكەن. شۇنىڭ ئۈچۈن شۇلارغا قاراپ، سېنىڭ ئىشلىرىڭ شۇنىڭ پۇرىقى بار، سەن شۇ يولدىن كېتىپ تۇرۇپسەن، ناھايىتى ياخشى، دېگەن گەپلەرنى قىلدى. قىلدى. ئۇندىن تاشقىرى، ئۇنى ئۇلار ھەممىسى چۈشەندى، دېدى. ئات ئازادلىقنى خالايدىكى، ئازادلىق بولىدۇ، دەپ ئەسلا گەپ قىلدى.
رەسسام لېكىم ئىبراھىم ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇ ئۆتكەن ئەسىرنىڭ يەتمىشىنچى يىللىرىدا ئۆزىنىڭ رەسىم ئىجادىيىتى بىلەن سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدە ۋە ياۋروپا ئەللىرىدە تونۇلۇشقا باشلىغان.
نۇرغۇن يىل ماسكۋادا يۈردۈم. كېيىن ئالمۇتا ئوقۇدۇم، تاشكەنتتە ئوقۇدۇم، ئىنستىتۇتلاردا. شۇ ئۇيغۇر نېمىسىنى كېيىن مەن شۇ بىر توقسانىنچى يىللىرى بىر مۇمكىنچىلىك بولۇپ قالدى، مەن شۇ ئۆزىمىزنىڭ يۇرتىمىزغا باردىم، ئۈرۈمچىگە بېرىپ ئۈرۈمچىدىن مەن شۇ تۇرپانغا كەتتىم. تۇرپانغا بېرىپ شۇ يەردە كۆرۈپ ھەيران قالدىم، ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمىي رەسىمچىلىقى شۇنداق باي ئىكەن، شۇندىن كېيىن ماڭا شۇ تۇرپاندىكى مىڭ ئۆيلەرنىڭ نېمىسى قوندىمۇ، شۇندىن كېيىن ماڭا ئۇيقۇ كەلمىدى، شۇنى ئۆگەنمىسەم بولمايدۇ دەپ نەچچە قېتىم بېرىپ تۇرپاندا ئۆگەندىم، ئۇندىن قىزىل مىڭ ئۆيگە باردىم، كۇچادىكى بۇ ھەممىسى بىزنىڭ قەدىمىي ئۇيغۇرنىڭ ئەڭ چوڭ ئۇچى چىققان رەسسامچىلىق تۈركى دۇنياسىدا مۇنداق يوق. ئەندى تۇرپان كۇچادىكى مىڭ ئۆيلە، ئۇ يەردىكى قالدۇرۇپ كەتكەن قەدىمىي ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى، سەنئىتى ھەممىسىنى شۇ يەردە رەسىم سىزىپ قالدۇرۇپ قويۇپتۇ. ئەندى مەن بېرىپ ئۇ يەردە شۇنىڭدىن ئىلھام ئېلىپ، شۇنى شۇ يەردە شۇ مىڭ ئۆيدە مىڭلىغان قائىدىلەر بار، رەسىم سىزىشنىڭ، كومپوزىتسىيە دەيمىز، باشقا ھەر خىل نەرسىنى مىڭ ئۆيدە ئايدىڭدەك كۆچۈرۈپ قويۇپتۇ. سەۋەبى، مەن شۇ مىڭ ئۆينىڭ بىر يولىنى ئەپ باردىم. بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىدىن كېيىن ئۇيغۇر دىيارىدىكى مىڭ ئۆي تام رەسىملىرىدىن ئىلھام ئېلىپ ئىجاد قىلغان رەسىملىرى روسىيە، گېرمانىيە قاتارلىق ياۋروپا دۆلەتلىرىدە كۆپ قېتىم كۆرگەزمە قىلىنىپ، تۈرلۈك مۇكاپاتلارغا ئېرىشكەن.
مانا ھازىر مەن ئۆزۈم سەكسەنگە كىرىپ قالدىم. شۇ مىڭ ئۆيدىن ئىلھام ئېلىپ، قىرىق يىل ئۆمرۈم شۇنداق كەتتى. قىرىق يىلغا كەتتى مېنىڭ ئۆمرۈم شۇنى ئىشلەشكە. بۇنى يىللاپ يىللاپ پۈتۈن دۇنياغا كۆرسەتتىم. ئۇلارنىڭ مۇشۇ ھەممىنى ئۇلار چوڭ سەنئەتشۇناسلار ئىسپاتلاپ بەردى. سېنىڭ ئىشىڭ دۇرۇس، مۇشۇ يولدا ماڭاۋەر دېگىنى ئۈچۈن مەن شۇنى ماڭاۋەردىم شۇ يولدا. ئاخىرى ئۇيغۇرلارنىڭ بىر يولىنى ئاچتىم. روسىيەنىڭ ئاكادېمىكى بولدۇم، ئۆزبەكىستان خەلق رەسسامى بولدۇم، نۇرغۇن ئۇنۋانلارنى، مېداللارنى ئالدىم. دۇنيا مېنى تونۇيدۇ، مېنىڭ ئۆزەمنىڭ شۇ ئۇيغۇر مەكتىۋىنى تىكلىگىنىمگە مەن خۇشالمەن.
رەسسام لېكىم ئىبراھىمنىڭ رەسىم ئىجادىيىتى بىلەن يېقىندىن تونۇشلۇقى بولغان ئۇيغۇر رەسساملىرىدىن گېرمانىيەدە ياشاۋاتقان مەرۋايىت ھاپىز خانىم رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى. ئۇ ئاۋال رەسسام لېكىم ئىبراھىم ئەپەندى سىزغان رەسىملەرنىڭ ئىتالىيەدە ئۆتكۈزۈلگەن خەلقئارالىق سەنئەت كۆرگەزمىسىگە تاللانغانلىقى ئۇيغۇر رەسىم سەنئىتىدىكى تەبرىكلەشكە تېگىشلىك زور بىر ئىش دەپ كۆرسەتتى. مەشھۇر ئۇيغۇر رەسسام لېكىم ئىبراھىموف يەنە ئۇيغۇر رەسساملىقىنىڭ سەركەردىسى بولغان لېكىم ئاكام توغرىلىق سۆزلىسەم، لېكىم ئاكامنى مەن بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بىرىنچى يىلى ۋەتەندە ئۈرۈمچىدە تونۇشقان. مېنىڭ بىلىشىمچە لېكىم ئاكام ساپ ئۇيغۇر. ئايالىم ئۇيغۇر، لېكىم ئاكام ساپ ئۇيغۇر. ئۆزبېگىستاندىمۇ ئۆزىنى ئۇيغۇر دەپ تونۇشتۇرىدۇ.
مەرۋايىت ھاپىز خانىم رەسسام لېكىم ئىبراھىمنى ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىدىن بۇيان تونۇيدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ ھازىرقى زامان ئۇيغۇر گۈزەل سەنئەت ساھەسىدىكى يېتەكچى رەسساملاردىن بىرى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئەمدى ئۇيغۇر رەسساملىقىنىڭكى سەركەردىسى دېسەم مەن خاتالاشمايمەن. ياۋروپادىمۇ يىپەك يولىدىكى ئۇيغۇر رەسساملىرى ياكى يىپەك يولىغا ۋەكىل خاراكتېرلىك رەسىم سىزىدىغان رەسساملار دېسە لېكىم ئاكامنى تونۇشتۇرىدۇ. ياۋروپادىمۇ بىر قانچە مۇشۇ ئېكسپېدىتسىيونچىلار يىپەك يولى مەدەنىيىتىنى قېزىپ تەكشۈرۈش ياكى قىدىرىپ تەكشۈرۈش توغرۇلۇق، لېكىم ئىبراھىموف توغرۇلۇق سۈرۈشتۈرگەندە، مېنىڭدىن سورىغاندا، مەن تېلېفون نومۇرلىرىنى بەگەن ئېسىمدە. گېرمانىيەدىمۇ نۇرغۇن قېتىملا كۆرگەزمە ئاچقان، ئەينى ۋاقىتتا چىنگىز ئايتماتوف بىلەنمۇ ناھايتى ياخشى ئالاقىدە بوغان.
مەرۋايىت ھاپىز خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، رەسسام لېكىم ئىبراھىمنىڭ مىڭ ئۆي تام رەسىملىرى ئۇسلۇبىدا سىزىلغان رەسىملىرىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئەنئەنىۋى رەسىم سەنئىتى ۋە ئۇنىڭ بەدىئىي مۇۋەپپەقىيەتلىرى گەۋدىلەنگەن ئىكەن.
لېكىم ئاكامنىڭ رەسىملىرىدە ھەقىقىي بىزنىڭ ئاشۇ بۇددىزم دەۋرلىرىمىزدە سىزغان تام رەسىملىرىمىزنىڭ روھى بار. شۇ ھەقىقىي بىزنىڭ ئۇيغۇر رەسساملىقىنىڭ ئۇيغۇر رەسساملىقى ئاشۇ تاشكېمىر سەنئىتىدىن باشلىنىدۇ. تاش كېمىر سەنئىتى ھەقىقىي ئۇيغۇرلارنىڭ رەسساملىقى. لېكىماكام شۇ راۋايەت چۆچەكلەرنى ناھايتى ياخشى ئوقۇغان ھەم تام رەسىملىرىنى بەك چوڭقۇر ئىزدەنگەن. ئىزدىنىش جەريانىدا بۇ رەسسام تاش كېمىر سەنئىتىنى ئۆزىنىڭ ئىجادىي روھىغا ئايلاندۇرالىغان، ئىپادىلەش ئۇسلۇب جەھەتتىن، ئىستىل جەھەتتىن، ھەر جەھەتتىن ئۆزىنىڭ روھىيىتىگە ئايلاندۇرۇپ، ئۆزىنىڭ قىلىپ يەنى ئۆزىنىڭ يېڭىچە بىر ئۇسلۇبىنى ياراتقان. ئۇنىڭ قارىشىچە، لېكىم ئىبراھىم داڭلىق رەسساملاردىن غازى ئەمەت، ئابدۇكېرىم نەسىردىنگە ئوخشاشلا ئۇيغۇر رەسىم سەنئىتىنى دۇنياغا تونۇتقان ئەڭ مۇھىم ئۇستاز رەسساملارنىڭ بىرى ئىكەن. دېمەك، لېكىم ئىبراھىم ئاكام مۇشۇنداق سەۋىيەگە يەتكەن، شۇڭلاشقا ھازىر مۇشۇ يىپەك يولى يەنى مۇشۇ ئاسىيا دائىرىسىدە بىردىنبىر يېگانە رەسسام، شۇڭلاشقا بۇ قەدىمىي بىر سەنئەتنىڭ روھىيىتى ياكى ئۇنىڭدا بىر شۇنداق بىر پۇراق بولغاچقا خەلقئارالىق نۇرغۇن كۆرگەزمىلەرگە تاللىنىدۇ ھەم شۇنداق يۇقىرى مۇكاپاتلارغا ئېرىشىدۇ، يۇقىرى باھالارغا ئېرىشىدۇ. ئۆزبېكىستاندىمۇ ناھايىتى ھۆرمەتكە سازاۋەر بولغان دەۋلەت دەرىجىلىك ناھايىتى ھۆرمەتلىك بىر رەسسام.
رەسسام لېكىم ئىبراھىم بىلەن بولغان سۆھبىتىمىز داۋامىدا ئۇ يەنە ئۆزىنىڭ ئىجادىيەت ھاياتى ۋە پائالىيەتلىرى ھەققىدىمۇ مەلۇمات بەردى. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى پروگراممىمىزنىڭ داۋامىدا ئاڭلايسىلەر. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى. يېقىندا ئىستانبۇلنىڭ سافاكوي رايونىدا ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەقپى ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرى ئۈچۈن ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ دەرسلىرىنى كۈچەيتىش كۇرسى ئاچقان. ئىگىلىنىشچە، بۇ كۇرستا ئوتتۇرا ۋە باشلانغۇچ مەكتەپلەر ئۈچۈن ئىنگلىزچە، تۈركچە تىل دەرسلىرى ھەمدە ماتېماتىكا، ئىجتىمائىي ۋە تەبىئىي پەنلەر بويىچە كۈچەيتىش دەرسلىرى ئۆتۈلىدىكەن.

ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى باش كاتىپى ئابدۇلھەمىد قاراخان ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭ ئىقتىدارلىق، ۋەتەن، مىللەتكە ياراملىق ئىزباسارلاردىن بولۇپ يېتىشىپ چىقىشى ئۈچۈن ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەقپىسىنىڭ ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان رايونلاردىن بىرى بولغان سەفاكۆيدە مەكتەپ دەرسلىرىنى كۈچەيتىش سىنىپى ئېچىشنى قارارلاشتۇرغانلىقىنى دەرس باشلاش ئالدىدا تۇرغانلىقىنى بىلدۈردى. سافاكۆيدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بالىلىرىنىڭ مەكتەپ دەرسلىرىنى كۈچەيتىشكە ئېھتىياجى بار. تۈركلەرنىڭكى بۇ تۈر كۇرسلىرى قىممەت بولغاچقا، ئۇيغۇر ئاتا-ئانىلار بالىلىرىنى تۈركلەرنىڭكى ئاچقان مەكتەپ دەرسلىرىنى كۈچەيتىش كۇرسلىرىغا بېرەلمەيۋاتىدۇ. بىز مۇشۇ قىيىنچىلىقنى ھەل قىلىش ئۈچۈن بۇ قېتىمقى كۇرسنى ئېچىشنى مۇۋاپىق كۆردۇق. ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەقپىسى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى قۇرۇلغان كۈندىن تارتىپ ئارقىمۇ ئارقىدىن ھەر خىل كۇرسلارنى ئېچىپ ئۇيغۇرلارنىڭ پەرزەنتلىرىگە ئۇيغۇر تىلى ئۆگىتىش ۋە مىللىي كىملىكنى يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىپلا قالماستىن چەت ئەل تىلى ئۆگىتىش ۋە رەسىم سىزىش كۇرسىمۇ ئاچقان ئىدى. ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەخپىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى رەسمىي تۈردە ئانا تىل ۋە رەسىم كۇرسىنى ئېچىپ، ئوقۇغۇچىلارنى تەربىيەلەشنى باشلىغان ئىدى. ئەمدىلىكتە بولسا ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرى ئۈچۈن ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ دەرسلىرىنى كۈچەيتىش كۇرسى ئاچتى. بۇ توغرىلىق زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەخپىسىنىڭ باش كاتىپى ئابىدە ئابباس خانىم مۇنداق دېدى. بۇ يىل يىگىرمە تۆتىنچى ماي باشلانغان كۇرسلىرىمىز بىر قارار تامام بولغاندىن كېيىن، ئۇيغۇر ياش ئۆسمۈرلىرى ئۈچۈن ئىنگلىزچە، تۈركچە، ماتېماتىكا، ئىجتىمائىي ۋە تەبىئىي پەنلەر بويىچە دەرس تەكرار قىلىش سىنىپلىرى ئېچىلىش ئالدىدا تۇرۇۋاتىدۇ. ئابىدە ئابباس خانىم بۇ قېتىمقى كۇرسنىڭ بۇرۇنقىلارغا ئوخشىمايدىغان تەرەپلىرى توغرىسىدا توختالدى. ئۇ مۇنداق دېدى. بۇ قېتىم ئېچىلماقچى بولغان كۇرسلىرىمىزدا دۆلەت مەكتەپلىرىدىكى باشلانغۇچ ۋە ئوتتۇرا يىللىقلاردىكى ئوقۇغۇچىلار ئۈچۈن مەكتەپ دەرسلىرىنى كۈچەيتىش مەقسەت قىلىنغان ماتېماتىكا، تۈركچە، ئىنگلىزچە، ئىجتىمائىي ۋە تەبىئىي پەنلەر بويىچە كۈچەيتىش ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئابىدە ئابباس خانىم دەرس تەكرارلاپ بېرىش ئۇسۇلى توغرىسىدا توختىلىپ، مۇنداق دېدى. سىنىپلىرىمىزدا بالىلارنىڭ سەۋىيەسىگە ماس ھالدا قىزىقارلىق ۋە ئۈنۈملۈك مېتودلار بىلەن دەرس تەكرار قىلدۇرۇلىدۇ ۋە ئۆتۈلمەكچى بولغان دەرسلەر ئۈچۈن ئالدىن تەييارلىق قىلدۇرۇلۇپ، مەكتەپتىكى نەتىجىسىنىڭ ياخشىلىنىشىغا بۇ كۇرسلىرىمىز تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇ. ئىنگلىز تىل كۇرسىمىز باشلانغۇچ سەۋىيەدىن باشلىنىدىغان بولۇپ، يېڭى سۆزلەر، دىئالوگ، جۈملە تۈزۈش، گىرامماتىكا بىلەن بىرگە ئېغىز تىل كۈچەيتىش، سۆزلەرنى توغرا تەلەپپۇز قىلىش ۋە ئاڭلاپ چۈشىنىشكە ياردەمچى بولىدىغان ۋىدىيولۇق دەرسلەر بولىدۇ ۋە ھەر خىل كۆڭۈللۈك پائالىيەتلەر ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ. ئوقۇغۇچىلارنىڭ تەلەپلىرىگە ئاساسەن مەكتەپتە بېرىلگەن تاپشۇرۇقلارغىمۇ يېتەكچىلىك قىلىنىدۇ. ئوقۇغۇچىلارنىڭ سەۋىيەسىگە ئاساسەن ئەتىگەنلىك ۋە چۈشتىن كېيىنلىك سىنىپلاردىن تاللاپ قاتناشسا بولىدۇ. ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ باش كاتىپى ئابدۇلھەمىد قاراخان ئەپەندى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسىنىڭ ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىل توققۇزىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنى توققۇز ئۇيغۇر زىيالىيسى تەرىپىدىن ئىستانبۇلدا قۇرۇلغانلىقىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلغىچە دۇنياغا كېڭەيگەنلىكىنى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون بىرىنچى دېكابىردا ئاكادېمىيە تۈزۈلمىسىدە يېڭىلىنىش ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى ئۆتكەن ئون تۆت يىل جەريانىدا ئىلمىي مۇھاكىمە دوكلات بېرىش ۋە مەشھۇر شەخسلەرنى خاتىرىلەش يىغىنلىرى ئۆتكۈزگەندىن سىرت، ھەر خىل كۇرسلارنى ئېچىپ، ئۇيغۇرلار ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقانلىقىنى ۋە بۇندىن كېيىنمۇ تېخىمۇ كۈچەيتكەن ھالدا ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ھازىرغىچە ئون نەچچە قېتىم ياشلارنى شەرقىي تۈركىستان مىللىي كۈرەش بويىچە

ئەركىن تارىم تەييارلىدى. نورۋېگىيەنىڭ بېرگېن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن بېرگېن خەلقئارالىق فىلىم فېستىۋالىدا ئۇيغۇر زىيالىيسى ئابدۇۋەلى ئايۇپ قاتارلىقلار باش پېرسوناژ قىلىنغان ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتى يورۇتۇلغان غەيرىي ئاۋاز ۋە شاۋقۇن ناملىق فىلىم زور تەسىر قوزغىغان. بۇ ھەقتە گېرمانىيە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم تەپسىلىي خەۋەر بېرىدۇ. ئون سەككىزىنچى ئۆكتەبىر نورۋېگىيەنىڭ بېرگېن شەھىرىدە بېرگېن خەلقئارالىق فىلىم فېستىۋالى باشلانغان بولۇپ، ئون توققۇزىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان ئېغىر پاجىئەلەر ئەكس ئەتتۈرۈلگەن غەيرىي ئاۋاز ۋە شاۋقۇن ناملىق فىلىم كۆرسىتىلىپ،

ئىلھام توختىنىڭ قىزى جەۋھەر ئىلھام، ئۇيغۇر ئاكتىپلىرىدىن ئابدۇۋېلى ئايۇپ، ئۇيغۇر ئەدلىيە ئارخىپ ئامبىرىنىڭ ھۆججەتلىرى، ھەرقايسى ئەللەردىكى لاگېر شاھىتلىرى ۋە ياۋروپا، تۈركىيەدىكى بىر بۆلەك ئۇيغۇرلار بۇ فىلىمدا رول ئالغان. يەنى ئادەم ئۆزىنى تۇتالمىغىدەك دەرىجىدە بىر تەسىرلىك بىر فىلىم بولغان، شۇنداقلا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭكى ماھىيىتى بۇ يەردە ھەر بىر كىشىنىڭكى ھېكايىسى توغرۇلۇق ئېچىپ بېرىلگەن. بۇنىڭدىن باشقا، ئىلھام توختى ئەپەندىگە ياۋروپا پارلامېنتىدىن بېرىلگەن ساخاروف مۇكاپاتى بۇنىڭدا ناھايىتى يارقىن بىر نۇقتا بولغان بولۇپ، ئىلھام توختى ئەپەندىنىڭكى ئىش ئىزلىرى، قىزىنىڭكى تىلى ئارقىلىق ھەم جەۋھەر سىڭلىمىزنىڭ خىتايغا قارشى تۇرۇش ھەم ئۆزىنىڭكى دادىسىدىن ئالغان ئىلھامى، ئۇيغۇرلارغا بولغان مۇھەببىتى بۇنىڭدا بىر ئارقا كۆرۈنۈش قىلىنغان. فىلىمدىكى پېرسوناژلاردىن بىرى بولغان ئابدۇۋېلى ئايۇپ ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ فىلىمنى ئىشلەش ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئونىنچى ئايدا ئىستانبۇلدا باشلىنىپ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى ئاخىرلاشقان. فىلىم دېيۋىد نوۋاكنىڭ رېژىسسورلۇقىدا ئىشلەنگەن. فىلىمگە قاتناشقۇچىلارنىڭ سانى يۈز كىشىدىن ئاشقان. بۇ فىلىم ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى باشلىنىپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى تۈگىگەن بولدى بۇ فىلىمگە قاتناشقان ئۇيغۇرنىڭ سانى يۈزدىن ئاشىدۇ ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە مەزكۇر فىلىمدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئومۇميۈزلۈك تۇتقۇن قىلىش جىنايەتلىرى ۋە جازا لاگېرلىرىدىكى ۋەھشىيلىكلىرى ئەتراپلىق بايان قىلىنغان فىلىمنىڭ مەزمۇنىغا كەلسەك بۇ فىلىم جەۋھەرنىڭ ئۆزىنى تونۇشتۇرۇش بىلەن باشلىنىدۇ ئۇندىن كېيىن دادىسىنىڭ تۇتۇلغانلىقى ئىلھام توختىنىڭكى. ئىلھام توختى تۇتۇلۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا تۇتۇلغان ئۇيغۇرلار مەسىلەن مېنىڭكى تۇتۇلغانلىقىم سۆزلىنىدۇ. ئۇندىن كېيىن ئاندىن مېنىڭ ئىستانبۇلدىكى گۇۋاھلىق توپلاش جەريانىم، ئاندىن گۇۋاھچىلارنى مۇخبىرلارغا تونۇشتۇرۇش جەريانىم، ئاندىن نامايىش ئۇيۇشتۇرۇش جەريانىم دېگەندەك مۇشۇلار تەسۋىرلىنىدۇ. ئۇ سۆزىدە بۇ فىلىمنىڭ خاتىمىسىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ قەدەر زور ۋەھشىيلىكلىرىنىڭ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرادىسىنى سۇندۇرالمىغانلىقى ۋە ئۇلارنىڭ كەلگۈسىگە بولغان ئىشەنچىسىگە خاتىمە بېرەلمىگەنلىكى بىلەن ئاخىرلاشقانلىقىنىڭ فىلىمنىڭ ئۇتۇقلۇق چىققان يەنە بىر تەرىپى بولغانلىقىنى تەكىتلىدى.

مۇئەتتەر بۇ خۇسۇستا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، بۇ بىر قانچە كۈندىن بۇيان نورۋېگىيەدە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك مۇھىم پائالىيەتلەرنىڭ بولۇپ ئۆتكەنلىكىنى ھەمدە غەيرىي ئاۋاز ۋە شاۋقۇن ناملىق فىلىمنىڭ كىشىلەرگە چوڭقۇر تەسىر قىلغانلىقىنى تىلغا ئالدى. بىز بۈگۈن بېرگېن ئىنتېرنېشنال فىلىم فېستىۋىلىدا بىز قاتناشقان داكيۇمېنترىي فىلىم غەيرىي ئاۋاز ۋە شاۋقۇننىڭكى تۇنجى قويۇلۇشىنى ئۆتكۈزدۇق. بۇ تۇنجى قويۇلۇشتىن بۇرۇن، بېرگېن مەدەنىيەت مەركىزىدە بىر ئوچۇق سۆھبەت بولدى. بۇ سۆھبەتتە بىز قىسقىچە ئۇيغۇرلارنىڭكى ھازىرقى ئەھۋالىنى سۆزلەپ ئۆتتۇق ھەم ئۇنىڭدىن سىرت مەجبۇرىي ئەمگەك بىر مۇھىم نۇقتا بولدى. بۇ جەرياندا مەن نورۋېگىيەدىكى شىركەتلەرنىڭكى قانداق مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىقلىقىنى سۆزلەپ ئۆتتۈم ھەم نورۋېگىيە ھۆكۈمىتىنىڭكى خىتاي بىلەن ئەركىن سودا كېلىشمىسى تۈزۈش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا شېرىك بولغانلىقىنى تەنقىدلەپ ئۆتتۈم. ئاندىن بۇ پائالىيەتلەردىن كېيىن كەچتە بېرگېننىڭكى شەھەر باشلىقى ئالاھىدە زىياپەت ئورۇنلاشتۇرۇپ كۈتۈۋالدى. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى. يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراملىرىنى ئاڭلىدىڭلار. كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار. Xayr xo'sh. This concludes our program from Washington DC. You've been listening to Radio Free Asia.